ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ພະຍາດຕັບອັກເສບຄື ເຮປາຕີຕິສ ມັນເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ບັດນີ້ ຊ້ຳຜັດຮູ້ວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ອາດກະທົບກະແທກການປິ່ນປົວໂລກເຮປາຕີຕິສ ໂລກຕັບອັກເສບຕ່າງ ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ ຄື 28 ກໍລະກະດາປີນີ້ 2020 ແມ່ນວັນໂລກຕັບອັກເສບຊະນິດ 3 ຂັ້ນສາກົນນານາຊາດ World International Hepatitis C Day ແຕ່ປີນີ້ມີຄວາມຫ່ວງໃຍວ່າ ວິກິດໂຄວິດ-19 ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີ ໃ ສ່ການພະຍາຍາມປິ່ນປົວພະຍາດດັ່ງກ່າວ ປະເທດອົດສະຕຣາລີຍຶດໝັ້ນກັບຄວາມພະຍາຍາມຂັ້ນໂລກ ເພື່ອລົບລ້າງພະຍາດເຮປາຕີຕິສໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2030 ໃຫ້ຮູ້ໄວ້ວ່າພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຊາ 2 ຄືໂຄວິ ດ-19 ແມ່ນກຳເນີດເກີດມາຈາກປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈົນວ່າປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດນັລ ທຣຳ ຖະແຫຼງວ່າ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນພະຍາດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີ ນ ແລະ ກໍມີຫຼາຍປາກຫຼາຍສຽງກ່າວຫາວ່າ ມັນແມ່ນພະຍາດທີ່ພັກ CCP ຄືພັກຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສ້າງຂຶ້ນມາ ແລະ ໃນເວລານີ້ໃນຂັ້ນໂລກກຳລັງມີການສືບສວນໄຕ່ຕາມເບິ່ງການເປັນມາ ແ ລະ ທີ່ມາທີ່ໄປຂອງແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ອັນວ່າໂລກຕັບອັກເສບນັ້ນ ແມ່ນວ່າມັນມີມານານແສນນານມາແລ້ວ ໃນວັນໂລກຕັບອັກເສບຊະນິດ 2 ສາກົນນັ້ນ ຢູ່ໃນໃຈກາງນະຄອນຊິດນີ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ມີ ທຸງຕ່າງໆປິວຢ່າງສະຫງ່າລາສີ ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງວັນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານທີ 28 ກໍລະກະດາ 2020 ນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອບໍ່ພຽງແຕ່ຍົກຍໍໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຖິງພະຍາດນັ້ນ ແຕ່ມັນກໍແມ່ນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງກາ ນກວດ ປິ່ນປົວ ແລະ ການລົບລ້າງມັນດ້ວຍ ສາດສະດາຈານ Gregory Dore ຜູ້ນຳວິກຕໍເຣຍເຮປາຕີຕິສ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ Kirby Institute ຂອງອອສເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ບັດນີ້ອອສເຕຣເລຍເປັນຜູ້ນຳໜ້າເມື່ອເວົ້າເຖິງການພົວພັນກັບເຮປ າຕີຕິສ ແຕ່ຍ້ອນທີ່ປະເທດອອສເຕຣເລຍມີກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສທີ່ກະທົບກະແທກປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຍ້ອນລັອກດາວຕ່າງໆໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແມ່ນວ່າ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍວ່າ ໂຄວິດ-19 ກະທົບກະແທກຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ ຄືເມື່ອເອີ່ຍເຖິງການຕິດແປດໂລກຕັບອັກເສບທີ່ເປັນຊະນິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ດັ່ງ B ແລະ C ຄືຊະນິດ 2 ແລະ 3 Sione Crawford ໜ້າທີ່ Harm Reduction Australia ເວົ້າວ່າ ທ່າ ນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາຮູ້ມາກມາຍ ກ່ຽວເຖິງບາດກ້າວທີ່ເຮົາຕ້ອງຜ່ານໃນການປິ່ນປົວອັນທຳມະດາບໍ ການປິ່ນປົວເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າເກົ່າທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ ໂຄວິດ-19 ເປັນພຽງແຕ່ເພີ່ມອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃສ່ຄວ າມຍາກຊາ ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ທີ່ພວກເຮົາຖືກຮ້ອງຂໍ ໂດຍສະເພາະໃນເມວເບີນ ວິກຕໍເຣຍ ໃຫ້ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ທີ່ການຮ້ອງຂໍນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍແທ້ ແລະເປັນສິ່ງທີ່ຄົນທັງຫຼາຍຄວນເຂົ້າໃຈ ແຕ່ຄຳຖ າມແມ່ນວ່າຄົນທັງຫຼາຍຍັງສາມາດຢຶດຢື້ເຖິງການກວດເບິ່ງ ແລະ ປິ່ນປົວໂລກຕັບອັບເສບ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ໂລກເຮປາຕິຕິສ B ແລະ C ສາມາດເສຍຫາຍຕັບ ຫຼື ອາດສັງຫານຄົນເຮົາໄດ້ ການຕິດແ ປດພະຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນຜ່າຜ່ານໂລຫິດ ເລືອດ ໂດຍຊະນິດ B ຫຼືວ່າ 2 ກໍສາມາດຕິດແປດກັນຜ່ານການຮ່ວມເພດສຳພັນກັນຄືເຊັກ ວ່າທົ່ວໄປ ເຮປາຕິຕິສ B ເປັນພະຍາດທີ່ຖືກປິ່ນປົວໄດ້ ເຮປາຕິຕິສ C ເທົ່ານັ້ນມີ ການປິ່ນປົວໄດ້ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຢາເສບຕິດເປັນສິ່ງຮັບຜິດຊອບການເປັນເຮປາຕິຕິສ C ເຖິງ 75 ເປີເຊັນ ການຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ University of New South Wales ໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍເຫັນ ວ່າ 24 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ສອຍຢາເສບຕິດເທົ່ານັ້ນ ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ອຸປະກອນສີດຢຸກສີດຢາຮ່ວມກັນໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 Grace Wood ທີ່ກໍເຄີຍເປັນຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ ທີ່ບັດນີ້ຟື້ນດີຈາກເຮປາຕິຕິສ C ເປັນໂຄສົກຕາ ງໜ້າເຮປາຕິຕິສອົດສະຕຣາເລຍ ກໍມີຄວາມເຫັນກັບທີ່ວ່າ ການໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັນເປັນສິ່ງໜຶ່ງຈາກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຖືກຫ່ວງໃຍນຳໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອ ງການບາກບັ່ນຂັ້ນໂລກ ເພື່ອລົບລ້າງເຮປາຕິຕິສ C ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2030 ການມີການປິ່ນປົວທີ່ຖືກພັດທະນາການຂຶ້ນ ພາໃຫ້ຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດແປດເປັນເຮປາຕິຕິສມີຫຼຸດລົງຈາກ 190,000 ຄົນ ຂອງຄາວປີ 2016 ມາເປັນປະມ ານ 130,000 ຄົນໃນມື້ນີ້ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ມັນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຂັ້ນແສນປາຍຄົນຢູ່ ສາດສະດາຈານດໍຣີເວົ້າວ່າ ມັນຈຳຕ້ອງໂຈໂຈງໃສ່ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໃສ່ຈຳນວນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍທີ່ເປັນໂລກຕັບອັບເສບ ທີ່ ເປັນຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນໆໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 5 ເທົ່າ ກະທັ່ງທີ່ມີການທ້າທາຍຕ່າງໆນານາກໍຕາມ ສາດສະດາຈານດໍຣີມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະທຳໄດ້ຕາມຈຸດເປົ້າ ໝາຍໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2030 ຄືລົບລ້າງເຮປາຕິຕິສ C ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ
ເຟສບຸກຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ